ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ ຟ້າໃໝ່ປີໃໝ່ສາກົນ ວັນນະສອນຜູ້ຈັດທຳລາຍການຈະນຳເອົາເພງກ່ຽວກັບປີໃໝ່ມາສະເໜີທ່ານ

ແລະ ນັ້ນແມ່ນເພງອວຍພອນປີໃໝ່ ຜົນງານເພງຂອງ ພູເງິນ ເພັດພູວົງ ທີ່ເປັນຈັງຫວະລຳວົງລາວແບບມ່ວນຊື່ນສະໜຸກສະໜານ ແລະ ວັນນະສອນກໍຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຄົງໄດ້ອອກມາຟ້ອນລຳຕາມເພງນີ້ໄປແ ລ້ວ ແລະ ກໍຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານສະບາຍອົກສະບາຍໃຈ ມ່ວນຊື່ນ ຕຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ ປີ 2017 ພອນໃດທີ່ປະເສີດ ພອນໃດທີ່ລ້ຳເລີດ ຈົ່ງເກີດມີແດ່ທຸກໆທ່ານທີ່ກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຟັງເພງໄປໄດ້ມ່ວນຊື່ ນໄປໄດ້ຄວາມຮູ້ສຶກດີໆ ຈາກລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ກໍຂໍໃຫ້ຕັ້ງໃຈກະທຳໃນສິ່ງທີ່ດີງາມ ເພາະປີໃໝ່ແລ້ວກໍຈະໄດ້ເປັນຄົນໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບສິ່ງທີ່ດີງາມທີ່ມາພ້ອມກັບປີໃໝ່ ເຂົ້າໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ເຊີນມ່ວນຊື່ນກັບເພງ

ເພື່ອມອບໃຫ້ແດ່ທ່ານຜູ້ຟັງລາຍການວິທະຍຸ VOA ແລະ ຂໍດົນບັນດານໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງປະສົບແຕ່ຄວາມຜາສຸກ ມີອາຍຸ ວັນນັງ ສຸຂັງ ພະລັງ ຕະຫຼອດປີໃໝ່ 2017 ດ້ວຍເທີ້ນ ເອົາ ເຮົາມາຮ້ອງເພງທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍ Star the Aslan ພ້ອມໆ ກັນເລີຍໃນບົດເພງ

ແລະ ຂໍຝາກກອນປີໃໝ່ບົດນີ້ທີ່ປະພັນໂດຍທ່ານ ບຸນຜົງ ແກ້ວດາຣາ ພົມທະວົງ ຄ. ສ ຮອບໃໝ່ຕັ້ງ ສັງກາດໃໝ່ຍາມດີ ຍາມດີທີ່ມຸງຄຸນເລີກງາມຍາມເຮົາ ວັນເຮົາຊຸມແຊວຮ້ອງ ສະຫຼອງເກນວັນໃໝ່ ຄ. ສ 2017 ໃໝ່ນີ້ ມີໄຊກ້າເບັ່ງບານ ວັນໃໝ່ເລີກໃໝ່ນີ້ ຈົ່ງນຳໂຊກຕາມມາ ຈົ່ງນຳພາຄວາມສຸກສູ່ປະຊາຊາວເຊື້ອ ປະຊາຊົນເໜືອໃຕ້ໃນໂລກາພື້ນໃຫຍ່ເຮົານີ້ ມີສຸກສົມໃຈສົມມາດແມ້ງ ເຮືອງແຈ້ງຢູ່ກະເສີມ ການງາ ນລາບຍົດຂຶ້ນ ສົມດ້າມດັ່ງໃຈໝາຍ ປາດຖະໜາສັນໃດ ຊອບດັ່ງໃຈໝາຍໝັ້ນ ຫາກທ່ານທຳການຄ້າ ຖິ່ນຮອນຢ່າຄາດເຄີ້ນ ສົມມາດເປັນເສດຖີໝື່ນລ້ານ ສົມຜ່ານເຮືອງກ້າວໄກ ປີໃໝ່ຂໍໃຫ້ລາວທົ່ວຫຼ້າພື້ນແຜ່ນທໍລ ະນີ ມີເມດຕາປານີ ຕໍ່ເຜົ່າພົງພັນເຊື້ອ ສຳນຶກຄຸນກູນເກື້ອ ຖ່ອມຕົວເພື່ອຊາວລາດ ເຫັນທຸກບໍ່ອາດດູເບິ່ງລ້າ ສັດທາຊ່ວຍແບ່ງເບົາ ຄວນແລ້ວ ອັນໜຶ່ງປະເພນີຮີດບ້ານ ອັນຮີດເກົ່າຄອງເດີມ ນັ້ນນາ ວັດວາສາສະ ໜາວັດທະນະທຳ ຢ່າໃຫ້ມັນສູນສ້ຽງ ສຽງແຄນຂັບລຳຮ້ອງ ສະຫຼອງງານບຸນຕ່າງໆ ຄວາມລາວອ່ານຟັງຂຽນປາກເວົ້າໃຫ້ສອນເຈົ້າຜູ້ເກີດຫຼຸນ ຊອບເນີ ອາຍຸ ຂໍໃຫ້ຍືນທ່ຽງໝັ້ນ ພົ້ນຜ່ານພັນວັດສາ ວັນນະ ຂໍໃຫ້ສົ ມສົດໃສຜ່ອງລະໄມໃສກ້າ ສຸຂະ ຂໍໃຫ້ສຸກໃຈລົ້ນ ເໜືອມວນຊົນຊາວໂລກ ພະລະ ມີກຳລັງເກັ່ງກ້າ ລາຊາຊ້າງໝື່ນຕົວ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA ໂຊກດີປີໃໝ່ ປີ 2017